۽ سندس قدرت جي نشانين مان هيء به آهي جو زمين کي وساڻل ڏسندو آهين، پوء جڏهن مٿس مينهن جو پاڻي وسايوسون، تڏهن چري ۽ اڀامي. بيشڪ جنهن انهيء زمين کي جياريو آهي، سو ضرور مئن کي به جيارڻ وارو آهي، بيشڪ اهو سڀ ڪنهن شيء تي وس وارو آهي.